ພວກເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນຄຳເຫຼົ່ານີ້ໃນວັນພຸດ ເດືອນມິຖຸນາ 21 2000 ກັບ 23 ຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງທີ່ມີເຫດການຄວາມປອດໄພຂອງປະເພດຕ່າງໆ ທັງໃນລັດອິດສະຣາແອນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໃນໂ ລກ ເມື່ອຄົນຖືກໂຈມຕີ ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ມີສອງຄຳຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໜຶ່ງແມ່ນແນ່ນອນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ໂຈມຕີ ແລະ ທີສອງແມ່ນການແລ່ນໜີ ເລື້ອຍ ທັງສອງປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີດັກການຕາຍຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຕີມສຳລັບຄົນພິການຈຳນວນຫຼາຍ ຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນພິການຖືປືນເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ສາມາດໃຊ້ໃນສະຖານ ະການດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜູ້ທຸກຍາກ ຫຼື ຄົນດີຄວນຄິດກ່ຽວກັບການກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຄົນພິການຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃດ